ते किमर्थम् भजन्ते इति उच्यते जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मम् कर्म चाखिलम् जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षार्थम् माम् परमेश्वरम् आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तो यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद्ब्रह्म परम् तद्विदुः कृत्स्नम् समस्तम् अध्यात्मम् प्रत्यगात्मविषयम् वस्तु तद्विदुः कर्म च अखिलम् समस्तम् विदुः